SBS ລາວ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ອອນລາຍ ແລະ ວິທະຍຸ ສະບາຍດີ ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນການປັບໃຫ້ທັນການກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ສຳລັບລາຍລະອຽດແທ້ໆ ໃຫ້ກົດອ່ານກົດຄົ້ນຫາໃນບົດຂຽນໃນຫົວຂໍ້ເລື່ ອງ ອັບເດດໂຄວິດ-19 Queensland ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ຫຼາຍສຸດ ຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນ ຄຳເລັກ ທອງວິລຸຍ ທີ່ພາກລາຍການພາສາລາວ ນະທີ່ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ SBS Radio ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນອັບເດດກ່ຽວກັບໂຄໂຣນາໄວຣັສໃນ ອົດສະເຕຣເລຍຂອງວັນທີ 1 ສິງຫາ 2021 ສຳລັບທ່ານ ທາງການ New South Wales ດັນໃຫ້ມີຈຳນວນຄົນຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 80 ເປີເຊັນ ຈຳນວນຄົນເປັນເດລຕາທັງໝົດໃນ Queensland ມີ 18 ຄົນ ກໍລະນີໃໝ່ 4 ຄົນທີ່ເປັນໂຄວິ ດ-19 ໃນ Victoria ມີສາຍຜູກພັນເຖິງການແຜ່ລະບາດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ຫຼາຍກວ່າ 40 ເປີເຊັນຂອງຄົນອົດສະເຕຣເລຍທີ່ແກ່ກວ່າ 16 ປີ ຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ເຂັມທຳອິດໃຫ້ໄປແລ້ວ ໃນລັດ New South Wales New South Wales ມີ 239 ຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຈາ ກການຕິດແປດກັນໃນທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍທີ່ມີເປັນຢ່າງໜ້ອຍ 61 ລາຍ ທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ຢູ່ໃນຊຸມຊົນເປັນບາງຄັ້ງ ຫຼື ເຕັມສ່ວນຂອງການກຳລັງເປັນມັນຢູ່ ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງກໍລະນີໃໝ່ມີການຮູ້ເຖິງບໍ່ເກີດຂອງກ ານຕິດແປດກັນ ດຣ Jeremy McAnulty ຜູ້ນຳພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ New South Wales ເວົ້າວ່າ ຈາກ 54 ຄົນໃນການດູແລປິ່ນປົວຢ່າງໜັກໜ່ວງ 49 ຄົນບໍ່ຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Gladys Berejiklian ຢັ້ງຢືນວ່າ ລັດຖະບານ New South Wales ຈະຮັບເ ອົາຈຸດປະສົງຂອງລັດຖະບານແຫ່ງຊາດ ສຳລັບການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ໄດ້ລະຫວ່າງ 70 ຫາ 80 ເປີເຊັນຂອງພົນລະເມືອງທີ່ເຕັມກະສຽນ ໃຫ້ກົດເບິ່ງລາຍຊື່ຄລີນິກການສັກຢາວັກຊີນ List of vaccination clinics ໃນລັດ Queensland Queensland ມີ ຄົນ 9 ຄົນໃໝ່ເປັນໂຄວິດ-19 ຈາກການຕິດແປດກັນໃນທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ເປັນຈຳນວນຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງກໍລະນີຂອງຊຸມຊົນທີ່ເປັນໃນໄລຍະປີໜຶ່ງ ດຣ Jeannette Young ຜູ້ນຳພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ Queensland ເວົ້າວ່າ ກໍລະນີຕ່າງໆທະວີຂຶ້ນ ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຍານາງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນຈົ່ງໄປໃຫ້ກວດເບິ່ງ ເຂດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ 11 ແຫ່ງໃນ South East Queensland ຢູ່ໃນລັອກດາວ 3 ມື້ ແລະ ບັດນີ້ຖືກພິຈາລະນາວ່າເປັນເຂດຮ້ອນວຸ້ນແຫ່ງຊາດ national hotspots ທີ່ມີສິດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອການເງິນ ໃຫ້ກົດ list of exposure site ເບິ່ງລາຍຊື່ບ່ອນເປັນໂຄວິດ-19 ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງຫຼ້າສຸດທົ່ວອົດສະເຕຣເລຍ Victoria ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ 4 ຄົນ ຈາກການຕິດແປດກັນໃນທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ທຸກລາຍມີສາ ຍພົວພັນເຖິງການແຜ່ລະບາດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ທຸກຄົນຢູ່ໃນຄວາຣັນທີນເມື່ອຕິດແປດຄົນອື່ນໄດ້ຢູ່ ຕົວເລກໃໝ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຫຼາຍກວ່າ 40 ເປີເຊັນຂອງຄົນອົດສະເຕຣເລຍທີ່ແກ່ກວ່າ 16 ປີ ບັດນີ້ຖືກສັກຢາວັ ກຊີນໂຄວິດ-19 ເຂັມທີ 1 ແລ້ວ ຄວາຣັນທີນ ການເດີນທາງ ຄລີນິກການກວດ ແລະ ເບ້ຍ Pandemic Disaster Payment Quarantine ແລະ ຄວາມຕ້ອງການກ່ຽວກັບການກວດ ຖືກຄວບຄຸມ ແລະ ບັນຍັດໂດຍລັດຖະບານຂັ້ນລັດ ແລະ Territory ຖ້າຫາກທ່ານຢາກເ ດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍອອນລາຍສຳລັບການຍົກເວັ້ນໃຫ້ ໃຫ້ກົດເບິ່ງສຳລັບຂໍ້ມູນຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຫຼັກການເພື່ອອອກໄປຈາກອົດສະຕຣາເລຍ ມີວິທີການຊົ່ວຄາວສຳລັບຖ້ຽວບິນສາກົນ ທີ່ຖືກລື້ມພິຈາລະນາເບິ່ງເປັນປະຈຳໂດຍລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ປັບໃຫ້ທັນການ ຢູ່ທີ່ເວັບໄຊ Smart Traveller ມີຂ່າວຄາວ ແລະ ຂໍ້ມູນຫຼາຍກວ່າ 60 ພາສາຢູ່ນະທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບ coronavirus ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ເປັນ ພາສາຂອງທ່ານນະທີ່ COVID-19 Vaccine in Your Language